From Washington, this is VOA News. ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ທີ່ນີ້ສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກ Washington DC ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ທ່ານຜູ້ ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າອັດນະສັກ ຜູ້ປະກາດລາຍການກະຈາຍສຽງ ໃນຄ່ຳຄືນນີ້ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານ ທ່ານທຣຳກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຕໍ່ກະຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຊາຍແດນ ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ແລະ ອິສຣາແອລ ຕິດຕາມດ້ວຍລາຍການເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຂ່າວຮອບລ່າສຸດ ແຕ່ກ່ອນອື່ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວພາກທີ 1 ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາປະຈຳແລງວັນສຸກມື້ນີ້ VOA News ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບແລງມື້ນີ້ມີດັ່ງນີ້ ກຸ່ມຮາມາສກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນເຂດກາຊາເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 20 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບອີກ 150 ຄົນ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດຫາລືກ່ຽວກັບເຮືອບິນທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຕົກຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນຢູເຄຣນ ແລະ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ນຳອາວຸໂສຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ຕໍ່ໄປຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ ສະບາຍດີທ່າ ນຜູ້ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າທິບສຸດາ ສະບາຍດີອັດນະສັກ ເອີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເອີ ແລະກະອັດນະສັກເນາະ ເອີ ຄືມີລາຍງານເຂົ້າມາວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ເຂົາບອກວ່າ ອິສຣາແອລນີ້ທຳການໂຈ ມຕີໃສ່ ອ່າ ວົງວຽນ ເຈົ້າ ຢູ່ບໍລິເວນວົງວຽນການຈະລາຈອນຂອງກາຊາ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫັ້ນ ເຈົ້າ ອ່າ 20 ຄົນ ແລະກະບາດເຈັບອີກ 150 ຄົນ ເພາະວ່າມັນມັນຫຼາຍຍ້ອນວ່າ ໃນຂະນະນັ້ນນະ ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ ລໍຖ້າການຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຢູ່ ແຕ່ແຕ່ແຕ່ອິສຣາແອລເອງພັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກະຍັງດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຢູ່ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນນະ ທາງພ າກກາງກໍຖືກໂຈມຕີເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າອິສຣາແອລໃນຕອນກາງຄືນນັ້ນ ໄດ້ໂຈມຕີໃສ່ເຮືອນຫຼັງໜຶ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ເອີ ສູນອົບພະຍົບ ເອີ ແອລ ນູເຊຣັດ ແລະກະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຮອດ 6 ຄົນ ໃນຂະນະດຽ ວກັນ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໂດຍລວມກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 12 ຄົນ ຈາກການໂຈມຕີໃນວັນພຸດ ໃສ່ສູນຝຶກອົບຮົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂດກາຊາ ໂດຍມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກຫຼາຍກວ່າ 75 ຄົ ນ ອີງຕາມລາຍງານຈາກທ່ານ Thomas White ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກ່ຽວກັບຜູ້ອົບພະຍົບຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ອົງການບັນເທົາທຸກຂອງສະຫະປະຊາຊາດບໍ່ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອິສຣາແອລໂດຍກົ ງ ເຖິງແມ່ນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຖືກຍິງໂດຍລົດຖັງ ແລະ ອິສຣາແອລກໍເປັນພຽງກອງກຳລັງດຽວທີ່ມີລົດຖັງຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງເຂດກາຊາ ກອງທັບອິສຣາແອລກ່າວວ່າ ຕົນໄ ດ້ປະຕິເສດໃນຕອນນີ້ທີ່ວ່າການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດຳເນີນໄປໂດຍເຮືອບິນ ຫຼື ປືນໃຫຍ່ຂອງຕົນ ແຕ່ຍັງຄົງດຳເນີນການສືບສວນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວຢູ່. ພວກເຂົາກ່າວວ່າ ຕຶກອາຄານອາດຈະໄດ້ຮັບການໂຈມຕີໂດຍລູກຈະຫຼວດຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ລົດຖັງຂອງອິສຣາແອລໄດ້ຍິງໂຈມຕີໃສ່ອ້ອມຮອບໂຮງໝໍສອງແຫ່ງໃນເມືອງຄານຢູນິສ ເຊິ່ງເປັນການບັງຄັບໃຫ້ຊາວປາແລັສໄຕນ໌ຕ້ອງແຕກໜີອອກຈາກຕົວເມືອງ ເພື່ອໄປຊອກຫາບ່ອນລີ້ໄພ ທີ່ປອດໄພ. ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຍຸຕິການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມຮາມາສຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ເຊິ່ງເປັນດິນແດນທີ່ຍາວຢຽດລຽບຕາມໄປຕາມທະເລເມດິເ ຕີເຣນຽນ. ອານາຈັກ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສຸກເສີນ ຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຣັດເຊຍ ລຸນຫຼັງເຮືອບິນຂົນສົ່ງທະຫານຂອງຣັດເຊຍ ຕົກຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຣັດ ເຊຍ-ຢູເຄຣນ ທັງສອງຝ່າຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ. ຫົວໜ້າດ້ານການເມືອງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ ດີຄາໂລ ກ່າວວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວບໍ່ຢູ່ໃນຖານະທີ່ຈະກວດສອບສະຖານະການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸບັດຕິເຫດຄັ້ງນີ້ໄດ້. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແມ່ນ ເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບການຂອງການຮຸກຮານຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ແລະ ສົງ ສົງຄາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ເ ພື່ອຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍອອກໄປຕື່ມອີກ ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼີກລ່ຽງຈາກການກະທຳ ຄຳເວົ້າ ຫຼື ການກ່າວຫາທີ່ອາດຈະໄດ້ ທີ່ອາດຈະໄປຕື່ມເຊື້ອໄຟໃຫ້ຄວາມຂັດແຍ່ງທີ່ເ ປັນອັນຕະລາຍຢູ່ແລ້ວ. ມົສກູໄດ້ກ່າວຫາກີຢິບວ່າ ຍິງເຮືອບິນທີ່ຕົກໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເຂດເບລໂກຣອດ. ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລຳນີ້ບັນທຸກຜູ້ໂດຍສານ 74 ຄົນ ໃນນັ້ນລວມມີຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນ 65 ຄົນ ເຊິ່ງຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແລກປ່ຽນຊະເລີຍເສິກ. ຊະເລີຍເສິກຊາວຢູເຄຣນທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປພາກພື້ນເບລໂກຣອດ ເພື່ອດຳເນີນການແລກປ່ຽນອີກຄັ້ງ ຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງມົສກູ ແລະ ກີຢິບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຊ ທ່ານ ເຊີເກ ລາຟຣອບ ກ່າ ວໃນວັນພຸດທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ບ່ອນທີ່ທ່ານກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແທນທີ່ຈະເຮັດແບບນີ້ ຝ່າຍຢູເຄຣນໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຈາກພາກພື້ນຄາກີບ ມັນໄດ້ແ ນເປົ້າໃສ່ເຮືອບິນ ແລະ ໄດ້ເປັນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານກໍກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງນານາຊາດ ເພື່ອໃຫ້ ຄວາມຈິງປາກົດຂຶ້ນ. ທິບສຸດາ.
ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດມື້ວານນີ້ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຕົກລົງ ລົງໂທດເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສສີ່ຄົນຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ສຳລັບບົດບາດຂອງພວກເຂົາໃນການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື ຊີ້ນຳໂດຍກົງຕໍ່ການໂຈມຕີການ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢູ່ໃນທະເລແດງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ. ການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມກະບົດຮູຕີ ໄດ້ລົບກວນການຂົນສົ່ງທົ່ວໂລກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ຂອງໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງວ່າ ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມອິດສະຣາແອລ ຫຼື ກຸ່ມຮາມາສ ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາກຕາເວັນອອກກາງບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບໄດ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງໂທດ ເຫຼົ່ານັ້ນ ມີລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງກຸ່ມຮູຕີ ທ່ານ ໂມຮາເມັດ ນັດຊາ ອານ ອາຕິຟີ ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເພື່ອຮູຕີ ທ່ານ ມູຮຳມັດ ຟາເດວ ອັບ ອານ ນາບີ ຫົວໜ້າກອງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍຝັ່ງ ທ່ານ ມູຮຳມັດ ອ າລີ ອານ ກາດີຣີ ແລະ ທ່ານ ໂມຮຳເມັດ ອາ ມັດ ອານ ຕາລີບີ ຜູ້ທີ່ລັດຖະບານຂອງທັງສອງປະເທດກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ບັນຊາການຈັດຫາອາວຸດໃຫ້ກອງກຳລັງຮູຕີ. ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຍັງຄົງດຳເນີນຢູ່ຂອງພວກກະບົດຮູຕີ ຕໍ່ຂະບວນເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລູກເຮືອທີ່ເປັນພົນລະເຮືອນ ແມ່ນການຂົ່ມຂູ່ລົບກວນຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງສິນຄ້າສາກົນ ແລະ ເສລີພາບໃ ນການເດີນເຮືອ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງໂລກ ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານ ບຣາຍອັນ ເນລສັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກາ ນເງິນສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ສືບລັບການເງິນ. ຂະນະນີ້ ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ ວີໂອເອ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຂອງພວກເຮົາຕໍ່. ສະຫະລັດ ແລະ ອີຣັກ ຈະເລີ່ມການເຈລະຈາເພື່ອຍຸດຕິການປະຕິບັດງານຂອງກອງກຳລັງປະສົມສາກົນ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດຢູ່ໃນອີຣັກ ແລະ ຫັນປ່ຽນໄປສູ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໂດຍເປັນກ ານສືບຕໍ່ຂະບວນການທີ່ຖືກຂັດຂວາງໂດຍສົງຄາມອິດສະຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ການເຈລະຈາຈ ະເລີ່ມຂຶ້ນໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້າ. ໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ອີຣັກ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງທ່ານ ອອສຕິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປ ະເທດ ຕໍ່ຍອດຈາກຜົນຜະລິດຂອງການດຳເນີນການຂອງອີຣັກ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ການເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິດສະລາມໃນອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ຫຼື ດີໄອຊິສ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນອີຣັກຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງລັດຖະບານອີຣັກ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງພາລະກິດ Operation Inherent Resolve ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົ ງຂອງອີຣັກ ສາມາດຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມໄອຊິສໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວ. ສະຫະລັດມີທະຫານປະມານ 2,500 ຄົນໃນອີຣັກ ທີ່ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອີຣັກ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຕິດຕາມພວກທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງກຸ່ມລັດອິດສະລາມ ຫຼື ທີ່ ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມກຸ່ມ ISIS ຫຼື Daesh ທິບສຸດາ
ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ທຳການເຕືອນສ່ວນໂຕຕໍ່ອີຣານວ່າ ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິດສະລາມໃນອັບການິດສະຖານ ກຳລັງກະກຽມການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ກ່ອນການວາງລະເບີດໃນເມືອງເຄີແມນໃນຕົ້ ນເດືອນນີ້ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 95 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຄຳເຫັນໃດໆ ແລະ ຮ້ອງຂໍບໍ່ໃຫ້ເປີດເຜີຍຊື່ ເພື່ອອະ ທິບາຍກ່ຽວກັບຂ່າວລັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຕົນ ໃນໜ້າທີ່ທີ່ຈະເຕືອນລັດຖະບານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈ ະເກີດຂຶ້ນໄດ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳເຕືອນແນວໃດ ກຸ່ມລັດອິດສະລາມໃນແຂວງໂຄລາຊານ ຫຼື ISIS-K ເປັນສັດຕູທີ່ຂົມຂື່ນທີ່ສຸດ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານອັນ ດັບໜຶ່ງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດໃດໆກັບອີຣານ ອານາສັກ
ຄວາມຫວັງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ທີ່ຈະທຳລາຍການຜະລິດທີ່ເກືອບຈະເປັນການຜູກຂາດຂອງຈີນ ໃນການຜະລິດແຮ່ທາດຫາຍາກ ຫຼື ຣີ ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າຈຳນວນຫຼາຍ ຄວາມຮ່ ວມມື ຄວນຮ່ວມມືກັບບັນດາລັດຖະບານໃນເອເຊຍກາງ ເພື່ອພັດທະນາແຮ່ທາດຫາຍາກທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງ ທີ່ພົບເຫັນໄດ້ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ກ່າວ ການສຶກສາໂດຍສູນພາສີ ແລະ ການ ລົງທຶນສາກົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດເຕືອນວ່າ ການບໍ່ມີ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ອາດເຮັດໃຫ້ຈີນ ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຢ່າງເດັດຂາດໃນຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ພະລັງງານສີຂຽວ ລະບົດ ລະບົ ບອາວຸດຍຸດໂທປະກອນໃໝ່ໆ ແລະ ເຕັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າອື່ນໆ ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການນຳໃຊ້ແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ ການແຂ່ງຂັນລະດັບໂລກສຳລັບແຮ່ທາດເຫຼົ່ານີ້ ໃນຊ່ວງເ ວລາທີ່ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານຍຸດທະສາດທາງດ້ານພູມສາດ ແລະ ເສດຖະສາດທາງດ້ານພູມສາດ ກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນກັນ ບົດລາຍງານກ່າວ ເສດຖະກິດທີ່ກ້າວໜ້າທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງແຮ່ທາດຫາຍ າກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ມີຄວາມໄດ້ປຽບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນການຜະລິດ ແລະ ຂໍ້ເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງດັ່ງກ່າວ ທິບສຸດາ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ກຳລັງຮ້ອນຂຶ້ນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ລະຫວ່າງຈີນກັບຫຼາຍປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບັດນີ້ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປະເຊີນໜ້າກັນໂດຍກົງເປັນປະຈຳ ການສູ້ລົບກັນຢູ່ມຽນມ າ ໃນການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໂດຍພວກທະຫານທີ່ໄດ້ຍຶດອຳນາດເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ຮຸນແຮງຂຶ້ນເຖິງຈຸດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກ່າວວ່າ ປະເທດນີ້ປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມກາງເມືອງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົ ງການຂ່າວ AP ຄວາມຫວັງຕ່າງໆແມ່ນສູງທີ່ວ່າ ອິນໂດເນເຊຍອາດສາມາດທຳຄວາມກ້າວໜ້າໃນທັງສອງບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການເປັນປະທານວຽນຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດໃນເຂດເອ ເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ ເມື່ອປີ 2023 ໂດຍນຳໃຊ້ຖານະການເປັນປະທານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວຂອງຕົນນັ້ນ ຫາກແຕ່ວ່າໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າພຽງເລັກນ້ອຍ ປັດຈຸບັນນີ້ເປັນຜຽນຂອງລາວ ເ ຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງກຸ່ມ ແລະ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດໃນບັນດາປະເທດທັງຫຼາຍ ກໍໄດ້ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງເປັນປະທານວຽນອີກຮອບໜຶ່ງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເ ທດມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ຫຼວງພະບາງ ສຳລັບກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງຄັ້ງທຳອິດຂອງປີນີ້ໃນລະຫວ່າງທ້າຍອາທິດນີ້ ເຊິ່ງຫຼາຍໆຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນແງ່ບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດທີ່ວ່າ ອາຊຽນຈະສາມາດຮັກ ສາຄວາມທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທັງຫຼາຍ ບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງ ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄດ້ຫຼືບໍ່ ມີຄວາມຄາດໝາຍຫຼວງຫຼາຍເມື່ອອິນໂດເນເຊຍໄດ້ເລີ່ມການເປັນປະທານຂອງຕົນ ແລະ ຄວາມຄາດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນກໍລົ້ມ ແຫຼວ ທ່ານ ຊາຟາຍ ມູຮິບາດ ນັກຊ່ຽວຊານຢູ່ທີ່ສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດໃນອິນໂດເນເຊຍກ່າວ ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອອິນໂດເນເຊຍເປັນແລ້ວ ກໍເຄື່ອນໄປຫາລາວ ຂ້າພ ະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມຄາດໝາຍທັງຫຼາຍແມ່ນວ່າ ຕ່ຳລົງໃນແງ່ຂອງສິ່ງທີ່ລາວບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ອານາສັກ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວ ານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ການພົວພັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວກັບພາ ກັບພາຄີໃນອາຟຣິກາ ໂດຍຫວັງວ່າຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ່ງທີ່ພວມເກີດຂຶ້ນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ທ່ານ ບລິງເກັນ ໄດ້ຈັດການເຈລະຈາຫາລືໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບປະທານາທິບໍດີອັງໂກລາ ທ່ານ ໂຮອາວ ລູເຣນໂຊ ເຊິ່ງພວກທ່ານໄດ້ຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ສຳຄັນໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິພາບທີ່ຍືນຍົງໃນພາກຕາເວັນ ອອກທີ່ບັນດາ ທີ່ມີບັນຫາຂອງຄອງໂກ ການປຶກສາຫາລືເຫຼົ່ານີ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣວັນດາ ແລະ ສປ ຄອງໂກ ພວມເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບບຸກ ຂໍອະໄພ ກ່ຽວກັບການ ບຸກໂຈມຕີຂ້າມຊາຍແດນ ໂດຍກຳລັງຂອງຄອງໂກ ແລະ ຣວັນດາ ສະຫະລັດຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງໃນການສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຣ ໂລເຣນໂຊ ເພື່ອ ຫາທາງຫຼຸດຜ່ອນການ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຣວັນດາ ແລະ ສປ ຄອງໂກ ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ຂັ້ນຕອນຣວັນດາ ຄວບຄູ່ກັບຂັ້ນຕອນໄນໂຣບີ ແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ນັ້ນແມ່ນຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 1 ກະລຸນາຕິດຕ າມຂ່າວຮອບໂລກພາກທີ 2 ຂອງພວກເຮົາໄດ້ກ່ອນປິດທ້າຍລາຍການ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງສະຖານີວິທະຍຸ VOA ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງທຸກໆວັນຈາກວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນະຄອນຫຼວງຂອງສະຫະລັດ ອະດີ ດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂດນັລ ທຣຳ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຜູ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລົງສະໝັກປະທານາທິບໍດີຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳລັງຂູ່ວ່າຈະທັບມ້າງຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດຈຳນວ ນ 106 ຕື້ໂດລາໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ທຳນຽບຂາວ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນມາຫຼາຍເດືອ ນແລ້ວນັ້ນ ຫົວໜ້ານັກຂ່າວປະຈຳທຳນຽບຂາວ ແພັດຊີ ວິດາກູສວາຣາ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຊິ່ງທິບສຸດາມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງທີ່ ພິຈາລະນາວ່າບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງເປັນບັນຫາສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການແຂ່ງຂັນປີ 2024 ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງອາດຈະເປັນຜູ້ທີ່ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ລົງສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ ດໍໂ ນລ ທຣຳ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຢູ່ລັດນິວແຮມເຊີ ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ທ່ານກ່າວວ່າ We have millions and millions of people flowing into our country illegally ພວກເຮົາເຫັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນກຳລັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາປະເທດຂອງພວກເຮົາຢ່ າງຜິດກົດໝາຍ ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນມາຈາກຄຸກ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍພາກັນມາຈາກໂຮງໝໍໂລກຈິດ ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ມີທ່າທາງວ່າຈະຜັກດັນໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ກົດດັນບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ບໍ່ໃຫ້ຍິນຍອມຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນສື່ສັງຄົມໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນບໍ່ຄວນເຫັນດີກັບຂໍ້ຕົກລົງຊາຍແດນ ເວັ້ນແຕ່ວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປິດສິ່ງທີ່ ທ່ານຮ້ອງວ່າເປັນການບຸກລຸກໂດຍຜູ້ຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນ ທຳນຽບຂາວ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງຝ່າຍ ດຳເນີນງານຮ່ວມກັນມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ເພື່ອຫາລືອັນຍາວນານກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພຈຳນວນ 106 ຕື້ໂດລາ ແກ່ຢູເຄຣນ ອິສຣາແອລ ແລະ ໄຕ້ຫວັນ ພັກຣີພັບບລິກັນຢືນຢັນວ່ານັ້ນລວມມີກອງທຶນເພື່ອຮັບປະກັນຊາຍແດນ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດກ່ຽວກັ ບຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າຊຸດການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໜ້ອຍຈະຕ້ອງຜ່ານສະພາ

ທ່ານນາງ ເລຍ ພາຣາດາ ຫົວໜ້າຝ່າຍສະໜັບສະໜູນຈາກສູນກາງຄົນເຂົ້າເມືອງກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ Congressional Republicans are not willing to put good faith policies on the table ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະວາງນະໂຍບາຍທີ່ມີສັດທາອັນ ດີຢູ່ເທິງໂຕະ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານທີ່ເປັນລະບຽບຢູ່ຕາມຂົງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ຍັງຄົງມີການຊອກລີ້ໄພຢູ່ນັ້ນ ພວກເຮົາມອງວ່າພັກຝ່າຍຂ ວາ Republican ຄອບງຳການອະພິປາຍ ລວມທັງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ບັນຫາຊາຍແດນເຮັດໃຫ້ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພັກ Republican ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍທີ່ພັກ Democrat ສາມາດອ້າງເອົາໄຊຊະນະນັ້ນ ອາດ ມີຜົນໃນທາງທີ່ເສຍຫາຍສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງພັກ Republican ຢູ່ໃນປີການເລືອກຕັ້ງປະຈຳປີນີ້ ທ່ານ Norman Ornstein ສາດສະດາຈານອາວຸໂສທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ທີ່ສະຖາບັນວິສາຫະກິດອາເມລິກັນ ກ່າວຜ່ານ Skype ວ່າ They don't want to do anything that might benefit Joe Biden and take this issue of the ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການເຮັດຫຍັງທີ່ອາດຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທ່ານ Joe Biden ແລະ ເອົາບັນຫາກ່ຽວກັບຊາຍແດນນີ້ອອກຈາກໂຕະມາ ເພື່ອການໂຄສະນາຫາສຽງໃນປີ 2024 ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມ ກາຊາ ແລະ ຢູເຄຣນຍັງຄົງສືບຕໍ່ດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມກັງວົນໃນບັນດາຊາວອາເມລິກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນປີນີ້ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສູນ AP NORC ພົບ ວ່າ 60 ເປີເຊັນຂອງຊາວອາເມລິກັນກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຄວນຈະເປັນຈຸດສຳຄັນທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປີ 2024 ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຈຳນວນ 41 ເປີເຊັນຂອງປີກາຍນີ້ 35 ເປີເຊັນອ້າງວ່າ ຄົນເຂົ້າເມືອ ງເປັນຄວາມກັງວົນອັນດັບໜຶ່ງ ໂດຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 27 ເປີເຊັນ ທິບສຸດາ VOA
ລາວມີສັກກະຍະພາບທີ່ຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນກາງການຜະລິດພະລັງງານສະອາດໃນອາຊຽນ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການເພິ່ງພາທາງດ້ານເງິນທຶນ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຈາກບາງກອກ ນັກທຸລະກິດໃນພາກພະລັງງານຂອງໄທໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ການພັດທະນາທາງດ້ານພະລັງງານສະອາດຂອງລາວຍັງມີສັກກະຍະພ າບສູງ ແຕ່ວ່າການທີ່ຈະພັດທະນາລາວໃຫ້ເປັນສູນກາງການຜະລິດພະລັງງານສະອາດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນໃຫ້ໄດ້ນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງເພິ່ງພາຈີນເປັນດ້ານຫຼັກ ໂ ດຍສະເພາະແມ່ນການເພິ່ງພາທາງດ້ານເງິນທຶນ ເທັກນິກ ແລະ ບຸກຄະລາກອນນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການພັດທະນາໃນພາກພະລັງງານຂອງລາວກໍໄດ້ດຳເນີນໄປໃນທິດທາງ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍເຫັນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງບໍລິສັດສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL ກັບກຸ່ມບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກ ໃຕ້ຂອງຈີນເມື່ອປີ 2020 ພາຍໃຕ້ເປົ້າໝາຍຈະພັ ດທະນາໂຄງຂ່າຍສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ທັນສະໄໝໃນລາວ ດ້ວຍເງິນທຶນ ແລະ ເທັກນິກຂອງຈີນ ເພື່ອວາງລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂະໜາດ 500 kV ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນ ແລະ ແນໃສ່ການເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອສົ່ງກະແ ສໄຟຟ້າໄປຂາຍໃຫ້ກັບປະເທດສະມາຊິກໃນກຸ່ມອາຊຽນດ້ວຍກັນເປັນສຳຄັນ ໂດຍລ່າສຸດບໍລິສັດ China Datang Overseas Investment ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ຂອງໄທ ກໍໄດ້ຮ່ວມລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ດ້ວຍ ເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ຫຼື EGAT ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມລະຫວ່າງລັດຖະບານໄທກັບລາວວ່າດ້ວຍ ການຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກ ລາວໃນປະລິມານລວມ 15,000 ເມກະວັດ ໂດຍທີ່ EDL ກໍໄດ້ສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ຫຼື EDL Gen ເພື່ອຮ່ວມທຶນກັບບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນໂຄງການພັດທະນາການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕ່າງໆໃນລາວ ດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືສິ່ງທີ່ຢັ້ງຢືນວ່າການພັດທະນາພະລັງງານສະອາດໃນລາວມີອະນາຄົດທີ່ດີ ທັງຍັງມີສັກກະຍະພາບສູງອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໄທໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຈິງໆແລ້ວເນ່ຍ ມັນກໍຈະເປັນເລື່ອງ stability ມີ ຜູ້ຊື້ຊັດເຈນ ມີສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າ ຄວາມຈິງແລ້ວນັ້ນ ມັນກໍຈະເປັນເລື່ອງ stability ມີຜູ້ຊື້ຄັກແນ່ ມີສັນຍາຊື້ໄຟຟ້າຄັກແນ່ 25 ເຖິງ 30 ປີ ຜູ້ຊື້ນັ້ນກໍຈະເປັນຜູ້ຊື້ທີ່ມີເຄຣດິດຂ້ອນຂ້າງດີ ກໍຄືຈະເປັນລັດຖະບານ ເປັນ state enterprise ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ຂອງ EDL Gen ນັ້ນ ກໍຈະມີຂາຍໄປທີ່ EDL ເຊິ່ງກໍເປັນລັດວິສາຫະກິດລາວ ແລະ ກໍຈະມີອີກສ່ວນໜຶ່ງນັ້ນທີ່ຂາຍໄປທີ່ EGAT ໄທນຳ ແລະ ກໍຈະມີສ່ວນທີ່ຂາຍໄປປະເທດກຳປູເຈຍ ກໍຈະເປັນ mix ທີ່ເປັນຜູ້ຊື້ທີ່ມີເຄຣດິດທີ່ຖືວ່າດີ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການລົງນາມໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກໂຄງການ ເຂື່ອນປາກແບງ ຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ເມື່ອທ້າຍເດືອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນການລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜ ະລິດແຫ່ງປະເທດໄທໃນຖານະຜູ້ຊື້ ແລະ ບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບງ ທີ່ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 912 ເມ ກະວັດ ໂດຍສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ເປັນ ຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ມີການກຳນົດລາຄາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 2.7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວກັບໄທ ວ່າດ້ວຍການຊື້ ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າໃນປະ ລິມານລວມ 15,000 ເມກະວັດ ແລະ ຄາດວ່າຍັງຈະຊື້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ແຕ່ວ່າຈະຕ້ອງເປັນພະລັງງານສະອາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະລັງງານແສງອາທິດນັ້ນ ຖືເປັນພະລັງງານທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າການສ້າງເຂື່ອນ ທີ່ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດັ່ງທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ຢືນຢັນວ່າ ທັງປະເທດພະມ້າ ໄທ ລາວ ກຳພູຊາ ແລ້ວກໍວຽດ ທັງປະເ ທດພະມ້າ ໄທ ລາວ ກຳປູເຈຍ ແລ້ວກໍຫວຽດນາມ ທຸກປະເທດເຮົາຢູ່ໃນເຂດຮ້ອນ ເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ເຂື່ອນນັ້ນມີຕົ້ນທຶນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ແພງຂຶ້ນໄປ ເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກການສ້າງເຂື່ອນກໍຕ້ອງເອົາເງິນບາງສ່ວນໄປບຳບັດເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ໄປບຳບັດທາງດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ ເມື່ອປຽບທຽບກັບໂຊລາເຊວ ຈະເຫັນວ່າໂຊລານັ້ນ ແນວໂນ້ມມັນຫຼຸດລົງຫຼ າຍ ຄຳຖາມທີ່ສຳຄັນວ່າ ທ່ານຈະລົງທຶນກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ມັນກຳລັງຈະແພງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຫຼື ທ່ານຈະລົງທຶນກັບເທັກໂນໂລຊີທີ່ມັນກຳລັງຈະຫຼຸດລົງມາເລື້ອຍໆ ສ່ວນຄະນະກຳມະການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງ ຊາດໄທ ກໍໄດ້ຍື່ນຈົດໝາຍເຖິງລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ທົບທວນຄືນການຊື້ໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວ ເມື່ອບໍ່ດົນນານມານີ້ ເພາະເກງວ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດການ ເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໄທຢ່າງກວ້າງ ຂວາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍກາ ນເມືອງລາວໃນປັດຈຸບັນສຳລັບແລງມື້ອື່ນ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ບັນດານັກທຸລະກິດການຄ້າລະຫວ່າງໄທ-ລາວບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທະນາຄານແຫ່ງຊາດລາວຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ເງິນກີບແຂງຄ່າຂຶ້ນ ໄດ້ ເພາະຄວາມຈິງກໍຄື ຄ່າເງິນກີບໄດ້ເລີ່ມຕົກຕ່ຳລົງນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ກະລຸນາຕິດຕາມຮັບຟັງ ແລະ ກ່ອນຈາກກັນໄປໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວຮອບຫຼ້າສຸດ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງທາງການເ ມືອງ ພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ນັກຂ່າວ ແມ່ນອາການໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຖອຍຫຼັງຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ອີງຕາມລາຍງານທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລາຍງານ ຂອງອົງການ Freedom House ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ນີກາຣາກົວ ແທນຊາເນຍ ໄທ ຕູນີເຊຍ ເທີກີ ແລະ ເວເນຊູເອລາ ໂດຍກ່າວວ່າທັງ 6 ປະເທດໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບປະສົບການທີ່ຖືວ່າເປັນການຖອຍຫຼັງຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນ ຮອບ 2 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກມີພວກຜູ້ນຳຂອງຫຼາຍໆປະເທດທີ່ຕໍ່ຕ້ານປະຊາທິປະໄຕ ພວມວາງໂຕຜະເດັດການຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການຂະຫຍາຍກົນລະຍຸດໃນການກົດຂີ່ ເພື່ອຫາ ທາງປິດປາກປິດສຽງຂອງພວກທີ່ຕ້ອງຕິ ແລະ ຄັດຄ້ານ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ເອມີ ສລິບໂປວິສ ຜູ້ຮ່ວມຂຽນລາຍງານກ່າວຕໍ່ VOA ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືຕົ້ນຕໍກໍແມ່ນ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງທາງກາ ນເມືອງ ເຊິ່ງເປັນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອກຳຈັດພວກຕ້ອງຕິແຮງທີ່ສຸດອອກໄປຈາກສັງຄົມ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຮູ້ຈັກວ່າ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງທາງການເມືອງມີຜົນກະທົບແບບໃດຕໍ່ການຊຸດໂຊມລົງຂອ ງປະຊາທິປະໄຕ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ສລິບໂປວິສ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນວ່າປະເທດດັ່ງກ່າວກາຍເປັນລະບອບຜະເດັດການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຫຼັງຈ າກນັ້ນ ພວກເຂົາກໍເລີ່ມຈັບກຸມຄຸມຂັງພວກຝ່າຍຄ້ານ ຫຼື ພວກທີ່ຕ້ອງຕິເຂົາເຈົ້າ ອານາສັກ ເກົາຫຼີເໜືອກ່າວວ່າ ການເປັນເຈົ້າພາບຂອງຕົນໃນການຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານຈີນ ນຳພາໂດຍຮອ ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຊຸນ ເວດົງ ໃນຂະນະທີ່ຕົນສືບຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະເພີ່ມທະວີສາຍສຳພັນກັບປັກກິ່ງ ແລະ ມົສກູ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການໄດ້ກ່ າວວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຂອງທ່ານ ຊຸນ ເດີນທາງໄປຮອດພຽງຢາງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຂ້າມຊາຍແດນທາງພາກພື້ນດິນລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງອຶນ ໄດ້ພະຍາຍາມເສີມຂະ ຫຍາຍພາບພົດຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລະ ສົ່ງ ແລະ ເສີມສ້າງຮາກຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນພາກພື້ນ ໂດຍການເຂົ້າມາຮ່ວມກັນເປັນແນວໂຮມໃນການຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ ຈົບຂ່າວ ທ່ານ ຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດນະສັກ ພ້ອມດ້ວຍ ໄຊຈະເລີນສຸກ ຜູ້ກຳກັບການອອກອາກາດ ແລະ ຄະນະສະຖານີວິທະຍຸ VOA ຂໍອຳລາບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນເວລາ 7 ໂມງ 30 ຫາ 8 ໂມງແລງຂອງ ມື້ອື່ນ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຄວາມຖີ່ 1575 ກິໂລເຮີດ ເຊິ່ງທ່ານກໍສາມາດຮັບຟັງໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດເຊັ່ນກັນ ທີ່ lao.voanews.com ຂໍອວຍພອນໃຫ້ທຸກທ່ານ ຈົ່ງໂຊກດີ ມີຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ລາຕີສະຫວັດ